ທາງລົດໄຟຂະໜາດມາດຕະຖານ ຫຼື SGR ເຊິ່ງເປີດຕົວໃນປະເທດເຄນຢາເມື່ອ 6 ປີກ່ອນ ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຄນຢາວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ ງແຕ່ປະເທດໄດ້ຮັບເອກະລາດໃນຊຸມປີ 1960 ໄລຍະເວລາເດີນທາງຈາກເມືອງມອມບາຊາ ໄປນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ ເຄີຍໃຊ້ເວລາເຖິງ 10 ຊົ່ວໂມງ ໃນປັດຈຸບັນມັນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 5 ຫາ 6 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ ດີນິສ ອົມບູນາ ໜຶ່ງໃນຜູ້ໂດຍສານຂອງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຖ້າທ່ານເປັນນັກທຸລະກິດ ທ່ານໄປສຳພາດວຽກ ມັນຊ່ວຍປະຢັດເວລາຂອງທ່ານ ເຄນຢາໄດ້ກູ້ຢືມເງິນປະມານ 5 ຕື້ໂດລາຈາກຈີນ ເພື່ອສ້າງ ທາງລົດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງທ່າກຳປັ່ນມອມບາຊາ ຫານະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ ແລະ ຈາກໄນໂຣບີ ຫາໄນວາຊາ ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ່ມ ໜຶ່ງແລວທາງໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື BRI ຂອງຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ມັນເປັນໂຄງການໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ການຄ້າ ແລະ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມລະດັບໂລກ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຄນຢາ ກັບອູການດາ ຣວັນດາ ແລະ ຊູດານໃຕ້ ທ່ານ ວິນເຊນ ກິໂມໂຊບ ນັກເສດຖະສາ ດ ແລະ ທີ່ປຶກສາຊາວເຄນຢາ ຂອງ Sovereign Insight ໃນປະເທດໄນໂຣບີ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ
ດ້ານດີແມ່ນ ມັນເປັນໂຄງປະກອບຂອງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ການຂົນສົ່ງຕູ້ບັນທຸກສິນຄ້າ ແຕ່ນັກເສດຖະສາດ ວິນເຊນ ກິໂມໂຊບ ຫວັງວ່າ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂອງທາງລົດໄຟ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ SGR ຈະຖືກດຳເນີນການແຕກຕ່າງອອກໄປ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເຈລະຈາ SGR ຈະພິຈາລະນາເບິ່ງການຊຳລະຄືນຕົວຈິງແທ້ໆ ມັນເປັນໂຄງການການລົງທຶນຂະໜາ ດໃຫຍ່ ທີ່ຈະມີການຊຳລະໜີ້ຄືນພາຍໃນຊາວ 30 ປີ ເຊິ່ງມັນຂ້ອນຂ້າງຍາກ ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ບັນດານັກວິຈານໂຄງການໄດ້ປະທ້ວງຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບສັດປ່າ ເຊິ່ງພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງທາງລົ ດໄຟສາຍນີ້ຕັດຜ່ານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄນໂຣບີ ໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ປະມານ 150 ປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ລວມທັງບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາສ່ວນໃຫຍ່ ທ່ານ ເດວິດ ແຊັກ ຜູ້ຊ່ຽວ ຊານກ່ຽວກັບຈີນ ຂອງສະພາການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ ປະຊາກອນຂອງອາຟຣິກາກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ພາຍໃນທະວີບ ຈາກທັດ ສະນະຂອງຈີນແລ້ວ ອາຟຣິກາແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາ ເພາະວ່າຈີນຕ້ອງການຮັບປະກັນການສະໜອງສຳລັບຂະແໜງການຜະລິດຂອງຕົນ ແລະ ເມື່ອເບິ່ງໄປທົ່ວໂລກແລ້ວ ທອງແດງ ໂຄບອນ ຫຼືແຮ່ທາດອື່ນໆ ຈຳນວນຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເຄນຢາ ເອທິໂອເປຍ ແລະ ແຊມເບຍ ໄດ້ເຫັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຈີນສ້າງຂຶ້ນ ແຕ່ບາງປະເທດກໍຍັງປະສົບກັບບັນຫາ ໜີ້ສິນເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງລວມທັງແຊມເບຍ ຜູ້ກູ້ຢືມລາຍໃຫຍ່ຂອງຈີນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ຜິດນັດຊຳລະໜີ້ສິນໃນລະຫວ່າງເກີດການແຜ່ລະບາດ ປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ວິຈານຈີນໃນການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມແກ່ ປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ກ່າວວ່າຕົນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງວ່ອງໄວໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ຈົບລົງດ້ວຍການມີໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ສາມາດຊຳລະໄດ້ ທ່ານນາງ ເຈເນັດ ເຢເລັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິ ນສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການດຳເນີນການເລື່ອງໜີ້ສິນໂດຍທັນທີຖືເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຈີນ ທ່ານ ແຊັກສ໌ ສັງເກດເຫັນວ່າຫຼາຍປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ BRI ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂ້ອນ ຂ້າງແຂງແຮງ ແຕ່ນັ້ນກໍໄດ້ປ່ຽນໄປ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ First shock of course was the COVID-19 pandemic ສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈປະການທຳອິດແນ່ນອນແມ່ນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງໄດ້ດຶງເອົາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກອ ອກໄປຢ່າງຈະແຈ້ງ ແຕ່ກໍຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາອີກດ້ວຍ ປະການທີ 2 ແມ່ນສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ອາຟຣິກາເປັນປະເທດຜູ້ນຳເຂົ້າອາຫານ ແລະ ນ້ຳມັນລາຍໃຫຍ່ ລາຄາຂ ອງສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອກັບມາທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມພໍໃຈກັບການຂີ່ລົດໄຟຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານ ດິກສັນ ໂອກອງໂກ ຜູ້ ໂດຍສານລົດໄຟໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນເປັນຮູບແບບຂອງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ ທີ່ພວກເຮົາທີ່ເປັນຊາວເຄນຢາຍອມຮັບມັນ ຜົນການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລບອສຕັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ພົບວ່າ ກາ ນໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມແກ່ອາຟຣິກາຂອງຈີນ ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນລະດັບຕ່ຳສຸດໃນຮອບສອງທົດສະວັດ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ BRI ຈະຍັງຢູ່ທີ່ນີ້ ປັກກິ່ງອາດຈະກ້າວໄປຫາການລົງທຶນທີ່ນ້ອຍກວ່າ ອາດນະສັກ VOA